ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວທີ່ Facebook ພະຍາດໂຄວິດ-19 ມັນສ້າງຄວາມປວດຫົວມົວເກົ້າຕໍ່ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງທັງຫຼາຍແທ້ໆ ແຕ່ບັດນີ້ປະເທດອົດສະຕຣາລີມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈແລ້ວ ທີ່ຈະໄດ້ຢາວັກຊີນອັນຈົ ບດີກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີສັນຍາແບບເປັນເອກະສັນກັນແລ້ວ ເພື່ອຈະໄດ້ຢູກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຕົ້ນປີ 2021 ສັນຍານັ້ນແມ່ນມີກັບບໍລິສັດ Novavax ຂອງສະຫະ ລັດອາເມລິກາ ແລະ ຟີເຊີ ທັງສອງບໍລິສັດນີ້ຈະບໍລິການຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 50 ລ້ານໂດສໃຫ້ແກ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຖ້າຫາກວ່າຢານັ້ນຖືກພິສູດວ່າມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍລິໂພກໄດ້ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຜົນດີ ເມື່ອທີ່ນັກວິທະຍາສາດເຮັດວຽກເຮັດການຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ວ່ອງໄວ ເພື່ອຈະໄດ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແມ່ນວ່າ Oxford Vaccine ທີ່ນຳໜ້າໃນເລື່ອງນີ້ໃນຂັ້ນໂລກ ເວົ້າວ່າມັນອາດຈະມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ ໃນທ້າ ຍປີນີ້ 2020 ນັ້ນແມ່ນສຽງຂອງ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍ ເດີນຍ່າງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງວິທະຍາສາດອັນໜຶ່ງ ໂດຍໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ມີຮູບທຸງຊາດອົດສະເຕຣເລຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ ະກອດ ມໍຣິສັນ ຊົມເບິ່ງຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າອັນໜຶ່ງທີ່ຊິດນີ ອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ກຳລັງມີການທົດລອງເບິ່ງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ອັນໜຶ່ງຢູ່ ເມື່ອທີ່ທ່ານມອງເບິ່ງອຸປະກອນການກວດຕ່າງໆໂດຍທ່ານເອງ ປາກົດວ່ າ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈຍິ່ງຂຶ້ນກວ່າເມື່ອໃດໆ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທ່ານເວົ້າວ່າ So it is a very exciting day today. It's a day that Australians can take more hope. And as we move towards Christmas and as families gather around ມື້ນີ້ເປັນມື້ທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍແທ້ໆ ມັນເປັນມື້ທີ່ອົດສະເຕຣເລຍມີຄວາມຫວັງຫຼາຍຕື່ມ ແລະ ພວກເຮົາກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ຄຣິດສະມັດ ແລະ ເປັນເມື່ອທີ່ຄອບຄົວເຕົ້າໂຮມກັນ ເມື່ ອຊາຍແດນເປີດຄືນ ຄົນໃນອົດສະເຕຣເລຍຈະພົວພັນກັນຢ່າງປອດໄພອີກໃໝ່ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍປະກາດໝູນເງິນໝູນຄຳ 1,500 ລ້ານໂດລາ ໃສ່ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ສອງຊະນິດທີ່ຈະມີຄຸນນະພາບດີ ແ ລະ ສູງ ອັນໜຶ່ງແມ່ນຂອງບໍລິສັດໄບໂອເທັກສະຫະລັດ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນຂອງບໍລິສັດຢາສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄືບໍລິສັດຟີເຊີ ທັງສອງຢານັ້ນກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນການທົດລອງຢູ່ ແລະ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ເວົ້າວ່າ As we move into 2021 A year where we are very hopeful that these vaccines will prove effective and will be able to be disseminated widely. ທ່ານຫວັງວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ 2 ບໍລິສັດນັ້ນ ຈະຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ມີໄວ້ໃຫ້ໃຊ້ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃນປີໜ້ານີ້ ສັນຍາກັນນັ້ນແປວ່າປະເທດອົດສະເຕຣເລ ຍຢູ່ໃນການຈະມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 135 ລ້ານໂດສ ຈາກຢາກັນໂຄວິດ-19 4 ຊະນິດ ນີ້ຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳເຖິງ 3,200 ລ້ານໂດລາ

ຢານັ້ນອາດສຳເລັດທົດລອງພາຍໃນຄຣິດສະມາດປີນີ້ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ຢາວັກຊີນໃດໆຈະປະໂລອອກມາໄດ້ຜົນກໍຕາມ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຄົນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ແລະ ຄົ ນທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຈະຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກ່ອນເພິ່ນ ແລະ ບໍ່ມີການຄິດຄ່າຫຍັງ ຄືຟຣີໆທັງນັ້ນ ກະທັ່ງທີ່ວ່າລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ໄດ້ຢາວັກຊີນຕ່າງໆນັ້ນລ້ າໆມາໃຊ້ມາສອຍ ແລະ ກໍບໍ່ໄດ້ແບນມືໄປໃສ່ໃຜໃດໆທັງສິ້ນ SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື